ອະດີດປະທານາທິບໍດີປາກິສຖານ ນາຍພົນ ເປີເວສ ມູຊາຣາຟ ກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ປາກິສຖານ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳສຸດ So it has been a roller coaster drive between US and Pakistan. We don't understand why United States ນາຍພົນມູຊາຣາຟ ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ເປັນຄືກັນກັບການຂີ່ roller coaster ທີ່ແລ່ນຂຶ້ນໆລົງໆ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ປາກິສຖານ ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງສະຫະລັດຈຶ່ງຈຳກັດຮັດແຄບຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ຫຼັ ງຈາກນັ້ນກໍກັບຄືນມາ ພວກເຮົາຢາກເປັນໝູ່ເພື່ອນຫຼັງຈາກເວລາໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການພວກເຮົາ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຍ້ອນຄືນໄປເມື່ອຫຼາຍທົດສະວັດ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂ ນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ກໍໄດ້ກ່າວຫາປາກິສຖານວ່າ ຕົວະ ແລະ ຫຼອກລວງ Now there is a lot of accusations against Pakistan of of double dealing which one has to ນາຍພົນມູຊາຣາຟ ກ່ າວວ່າ ມີການກ່າວຫາຕໍ່ປາກິສຖານຫຼາຍຢ່າງວ່າເປັນປະເທດທີ່ຫຼອກລວງ ບໍ່ຊື່ສັດ ທີ່ຜູ້ຄົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ປາກິສຖານມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈບາງຢ່າງ ແລະ ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າສະຫະລັ ດກໍມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ປາກິສຖານ ຖ້າຫາກພວກເຮົາເຫັນພ້ອມ ພາກັນນັ່ງລົງ ແລະ ກໍຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ເທົ່ານັ້ນຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາກໍຈະດີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປາກິສຖານເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມ ໂຍງທີ່ສຳຄັນໃນການສົ່ງສຳພາລະໄປຊ່ວຍກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ພວມສູ້ຮົບກັບພວກຕາລີບານຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເຊິ່ງວໍຊິງຕັນໄດ້ສົງໄສມາເປັນເວລານານແລ້ວວ່າ ໃຫ້ ບ່ອນຫຼົບລີ້ແກ່ບັນດາຜູ້ນຳຕາລີບານ

ອັຟການິສຖານຈຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດສູນກາງຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງເທື່ອ ປາກິສຖານຍັງຖືກມອງເຫັນວ່າດຳເນີນ ການບໍ່ພຽງພໍໃນການປາບປາມກິດຈະການຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ຢູ່ນັ້ນ

ປາກິສຖານໄດ້ມີບັນຫາຄ້າງຄາຢູ່ແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະກັບອິນເດຍ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າວັນນັ້ນຈະມາເຖິງ ເວລາຊາວອິນເດຍເຊິ່ງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກວ່າຈະບຸກລຸກຢ່ຳຍີພວກເຂົາເຈົ້າ ເພາະສ ະນັ້ນ ເກືອບວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປາກິສຖານ ແມ່ນໄດ້ຖືກກັ່ນກອງຜ່ານການໄຈ້ແຍກຂອງອິນເດຍ ຍ້ອນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ປາກິສຖານຈຶ່ງໄດ້ຈີນມາເປັນໝູ່ເພື່ອນ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ວ ຍການລົງທຶນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງປາກິສຖານ ຜ່ານເສັ້ນທາງເສດຖະກິດຈີນ-ປາກິສຖານ ແຕ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ອິດທິພົນທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈີນຕໍ່ອິສລາ ມາບັດ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ດີ
They've got a role to play that we're not. They're putting in 60 billion dollars, at least promised investment. That ທ່ານ ມາວິນ ວາຍບອມ ຈາກສະຖາບັນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະລົງທຶນຢ່າງໜ້ອຍ 60 ພັນລ້ານໂດລາ ນັ້ນອາດຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການສ້າງຄ ວາມທຸ່ນທ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບແຂງແຮງຂອງປາກິສຖານ ນັ້ນແມ່ນນອນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ເພາະຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ປາກິສຖານເປັນທີ່ເຊື່ອໃຈໄດ້ ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ຈຶ່ງມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ປາກິສຖານສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ ປາກິສຖານໄດ້ຈຳກັດການເດີ ນທາງຕໍ່ບັນດາການທູດສະຫະລັດຢູ່ໃນປະເທດ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ໃນການຈຳກັດຮັດແຄບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ພວກນັກການທູດຢູ່ໃນສະຖານທູດປາກິສຖານ ມັນເປັນການຊຸດໂຊມລົງເທື່ອຫຼ້າ ສຸດ ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ເປັນພັນທະມິດກັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA